ເຟສບຸກ ຊ່ວຍທ່ານຟັງພາກລາຍການພາສາລາວໄດ້ທຸກເວລາ ແລະ ຫົນແຫ່ງ ຈົ່ງເຂົ້າເບິ່ງຢູ່ທີ່ www.facebook.com ຂີດທັບ SBS ລາວ ກະລຸນາໃຫ້ຄະແນນດ້ວຍ ສະບາຍດີທ່ານສົມດີ ກ່ຽວກັບພາກລາຍການພາສາລາວໃນມື້ນີ້ນີ້ນະ ຂໍ ໃຫ້ທ່ານກະລຸນາ ລາຍງານຂ່າວໃຫ້ຊາບແດ່ວ່າ ມັນເປັນຈັ່ງໃດທີ່ວ່າບັດນີ້ນີ້ກໍ ປະເທດໄທໄດ້ຮັບຢາວັກຊີນກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ຈາກສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນຊຸດທຳອິດທຳມໍນີ້ 200,000 ເຂັມ ຫຼືວ່າ 200,000 ໂດສ ວ່າຊັ້ນ ອັນນີ້ເນາະ ກະເປັນເລື່ອງທີ່ມີການເວົ້າການວິຈານກັນມາ ມາດົນເນາະວ່າ ປະເທດໄທນີ້ຄືໄດ້ຫາວັກຊີນນີ້ໄດ້ ໄດ້ຂ້ອນຂ້າງຊ້າຈັ່ງຊີ້ເນາະ ແຕ່ວ່າລັດຖະບານເອງກະບອກວ່າກະເປັນໄປຕາມກຳນົດເນາ ະ ໂດຍມື້ວ່າງວັນທີ 24 ທີ່ຜ່ານມາ ໄທກໍຮັບວັກຊີນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ລັອດຕຳອິດຈາກຈີນນີ້ຢູ່ 200,000 ໂດສ ຈາກບໍລິສັດຊີໂນແວັກ ໄບໂອເທັກ ຈຳກັດ ສົ່ງເຖິງປະເທດໄທ ວ່າງວັນທີ 24 ກຸມພາ ຍາມມື້ເຊົ້າເນາະ ປະມານ 10 ໂ ມງ ທີ່ສະໜາມບິນສຸວັນນະພູມ ໂດຍນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງໄທເພິ່ນກະໄດ້ກ່າວວ່າ ລັດຖະບານໄທນີ້ກະໄດ້ປະສານເພື່ອຕິດຕາມຈັດຫາວັກຊີນມາໂດຍຕະຫຼອດ ເຖິງແມ້ວ່າຊິມີປັນຫາ ແລະ ຜົນກະທົບ ທີ່ຂ້ອນຂ້ າງທີ່ຊິມີມີແດ່ ແຕ່ລັດຖະບານກະໄດ້ພະຍາຍາມທີ່ຈະທຳໃຫ້ວັກຊີນມາຕາມກຳນົດ ແລະ ກະຢືນຢັນເນາະວ່າ ຊິຈັດຫາເພີ່ມເຕີມໃຫ້ພຽງພໍກັບການສ້າງພູມຄຸ້ມກັນໃຫ້ກັບຄົນໃນປະເທດເນາະ ທາງດ້ານອຸປະ ທູດຮັກສາການແທນເອກອັກຄະລັດຖະທູດຈີນປະຈຳປະເທດໄທ ເພິ່ນກະໄດ້ວ່າ ນັບເປັນຄວາມພູມໃຈໃນຄວາມຮ່ວມມືລະຫວ່າງຈີນ ແລະ ກະໄທ ທີ່ທຳໃຫ້ສາມາດຂົນສົ່ງວັກຊີນລັອດຕຳອິດຈາກຈີນມາເຖິງ ໄທໄດ້ສຳເລັດ ເປັນປະເທດຕຳອິດໃນອາຊຽນ ຂະນະນີ້ລັອດຕໍ່ໆໄປກໍຊິມີການ ທະຍອຍສົ່ງມາຕາມກຳນົດເນາະ ອັນກ່ຽວກັບເລື່ອງວັກຊີນທີ່ວ່າ ປະເທດໄທໄດ້ຮັບ 200,000 ເຂັມ ຫຼືວ່າ 200,000 ໂດສ ຈາກປະເທດສາທາລະ ນະລັດປະຊາຊົນຈີນນີ້ນະ ແມ່ນວ່າໃນການມອງເບິ່ງປະຊາຊົນໄທທີ່ມີປະມານ 70 ລ້ານຄົນນີ້ກໍ 200,000 ກວດ 200,000 ເຂັມ 200,000 ໂດສນີ້ນະ ແມ່ນສັກໄດ້ແຕ່ 100,000 ຄົນ ກໍແປວ່າມັນບໍ່ມີຄວາມໝາຍຫຍັງໝົດ ທີ່ວ່າມາສັກໃຫ້ແຕ່ 100,000 ຄົນເທົ່ານັ້ ນ ເພາະວ່າ ເພື່ອວ່າຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ຫຼື ຫຼື ຢາວັກຊີນໃດກໍຢ່າຊິໄດ້ຜົນນີ້ ພົນລະເມືອງໃນປະເທດນັ້ນໆຫັ້ນ ຕ້ອງຖືກສັກໃຫ້ປະມານ 75 ເປີເຊັນຂອງພົນລະເມືອງຈຶ່ງຈະໄດ້ຜົນນີ້ ໃນເມື່ອວ່າມັນເປັນຈັ່ງຊີ້ນີ້ ເນາະ ທີ່ວ່າຫຼາຍປະເທດປະນາມໂຈມຕີ ຫຼືວ່າມີການເວົ້າວ່າກັນວ່າ ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນນີ້ເອົາຢາວັກຊີນໄປແຈກຢາຍໃຫ້ປະເທດນັ້ນປະເທດນີ້ຫັ້ນ ກໍມັນແມ່ນການທູດແບບອ່ອນນ້ອມ ດີງາມ ວ່າຊັ້ ນເຖາະ ແຕ່ວ່າ ໃນເມື່ອທີ່ວ່າໃຫ້ນີ້ ມັນກະເປັນຂອງຂວັນ ຫຼືວ່າເປັນສິ່ງທີ່ຊ່ວຍເຫຼືອກັນບາງສິ່ງບາງຢ່າງ ແຕ່ວ່າປະເທດໄທນີ້ຍັງຂາດເຂີນຢາວັກຊີນຫຼາຍແທ້ໆນີ້ນະ ແມ່ນວ່າເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ນີ້ ຂ່າວໃນເມືອງ ໄທນີ້ ມີການກະຈາຍຂ່າວ ຫຼືວ່າເປີດເຜີຍແນວໃດແນວໜຶ່ງໃຫ້ຮູ້ບໍ່ວ່າ ປະເທດໄທນີ້ ຊື້ຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ຈາກຕ່າງປະເທດນີ້ ຫຼາຍປານໃດ ຈັກໂດສກັນແທ້ ອັນນີ້ເນາະ ກໍຄືເປັນ ເປັນລັອດທຳອິດ ທີ່ມີການຊື້ຂ າຍກັນເນາະ ກັບທາງການຈີນ ລະກະຈຳນວນສອງແສນໂດສນີ້ ກະສິໃຫ້ກຸ່ມສ່ຽງກ່ອນ ຈັ່ງຜູ້ເປັນຄະນະແພດ ໝໍ ພະຍາບານ ຜູ້ທີ່ ແມ່ນ ຢູ່ທີ່ວ່າ ທ່ານເວົ້າວ່າ ສອງແສນໂດສນີ້ ບໍ່ແມ່ນຊື້ ທີ່ແມ່ນໃຫ້ຟຣີຕິ ອາ ເປັນ ເປັນ ການຊື້ເນາະ ເປັນການຊື້ຄັ້ງແລກເນາະ ເປັນການຊື້ເອົາ ລະສອງແສນໂດສ ເປັນລຸ້ນແລກທີ່ມາຮອດມາເຖິງເນາະ ແມ່ນ ຮູ້ບໍ່ວ່າຊື້ທັງໝົດເທົ່າໃດ ເທົ່າທີ່ໄດ້ຕິດຕາມຂ່າວມາຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນເນາະ ລວມໆກັນ ບໍ່ວ່າ ຊິເປັນຂອງ ອາ Sinovac ຫຼືວ່າ AstraZeneca ນີ້ເນາະ ສອງບໍລິສັດນີ້ກໍລວມໆກັນແລ້ວນີ້ ຫຼາຍລ້ານໂດສຢູ່ ຫຼາຍລ້ານໂດສຢູ່ ຈຳນວນທີ່ຊື້ມີປະມານເທົ່າໃດຮູ້ບໍ່ ຈັກຫຼອດ ຈັກກວດ ຮູ້ບໍ່ ຈຳນວນນີ້ມັນ ມັນຈຳບໍ່ໄດ້ເນາະ ແຕ່ວ່າທາງທີ່ນາຍົ ກລັດຖະມົນຕີເພິ່ນກະໄດ້ ໄດ້ແຈ້ງວ່າ ພາຍໃນປີນີ້ເນາະ ໝົດປີນີ້ນີ້ ປະຊາຊົນນີ້ຈະໄດ້ຮັບວັກຊີນກັນຢ່າງທົ່ວເຖິງທຸກຄົນຈັ່ງຊີ້ເນາະ ຄືຢືນຢັນມາວ່າຈັ່ງຊັ້ນເນາະ ຄັນວ່າເວົ້າຈັ່ງຊັ້ນ ກໍແປວ່າສັ່ງຊື້ແລ້ວບໍ່ຫຼຸດປະ ມານ 140 ລ້ານໂດສຕົວະ ອາ ເພາະ ເພາະວ່ານອກຈາກການສັ່ງຊື້ແລ້ວນີ້ ກະຍັງຊິມີເລື່ອງຂອງວັກຊີນທີ່ໄທເອງພັດທະນາ ຊຶ່ງຄາດວ່າປະມານກາງປີນີ້ກະຈະຊິສຳເລັດ ລະກະສາມາດໃຊ້ໄດ້ຈັ່ງຊີ້ເນາະ ແລ້ວ ການທີ່ວ່າຊື້ຢາວັກຊີນນີ້ ຊື້ມາຈາກປະເທດໃດແດ່ ຫຼັກໆກໍຊິເປັນຂອງ ຂອງ Sinovac ເນາະ Sinovac ລະກະທາງ AstraZeneca ເນາະ ແລະຊື້ມາຈາກແຂກອິນເດຍເດ ບໍ່ໄດ້ຊື້ບໍ ອັນນີ້ຍັງ ຍັງບໍ່ມີ ຍັງບໍ່ມີແຜນໃນການຊື້ຈາກອິນເດຍເນາະ ຍັ ງບໍ່ມີຂ່າວຕົວນີ້ອອກມາເນາະ ເພາະວ່າຢູ່ໃນໂລກນີ້ນີ້ ແຂກອິນເດຍກັບສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນນີ້ ໃນພາກພື້ນອາຊີນີ້ ກຳລັງເປັນຕົວດີຕົວເດັ່ນ ແຂ່ງຂັນກັນໃນດ້ານການເມືອງ ກ່ຽວກັບຢາວັກຊີນ ລະກໍ ການ ຂາຍ ຫຼືວ່າໃຫ້ຢາວັກຊີນຟຣີເລີຍ ເພາະວ່າສອງປະເທດນີ້ກໍບໍ່ຖືກກັນຢູ່ແລ້ວ ທຳສົງຄາມກັນຢູ່ແລ້ວ ລະກໍພະຍາຍາມແຂ່ງກັນ ລະຢາວັກຊີນຂອງປະເທດອິນເດຍນີ້ ມັນບໍ່ແມ່ນຂອງທີ່ວ່າຕາຍໆເດ ມັນ ມັນ ມັ ນດີແລ້ວ ລະມັນກະມີຂໍ້ມູນຄົບຖ້ວນໃຫ້ຮູ້ໃຫ້ຊາບອີກ ແລ້ວກ່ຽວກັບຢາວັກຊີນຂອງປະເທດຈີນນີ້ ຂໍ້ມູນຕ່າງໆບໍ່ມີໃຜຮູ້ ແລ້ວໃນເມື່ອມັນເປັນຈັ່ງຊີ້ນີ້ ທ່ານເວົ້າວ່າບໍ່ຮູ້ວ່າຊື້ຈາກປະເທດອິນເດຍຫຼືບໍ່ນີ້ ແມ່ນວ່າ ມັນ ມີວີ່ແວວແນວໃດບໍ ທີ່ວ່າປະເທດໄທນີ້ຊິຊື້ຈາກປະເທດອິນເດຍຫຼືບໍ່ ເພາະວ່າມັນກະເປັນຢາທີ່ວ່າຖືກກວ່າ AstraZeneca ຫຼືວ່າ Pfizer BioNTech ຊັ້ນນະ ເພາະວ່າ Pfizer BioNTech ນີ້ ຫຼອດໜຶ່ງມັນປະມານ 25 ໂດລາພຸ້ນເດ ຄືໃນຊ່ວງທີ່ຜ່ານມາ ຫວ່າງໄວ ໆນີ້ເນາະ ເລື່ອງຂອງໂຄວິດ 19 ນີ້ ກັບທາງການອິນເດຍນີ້ ກໍໄທອິນເດຍກະມີການ ການຫາລືກັນຕົງນີ້ຢູ່ ແຕ່ວ່າຄັນເລື່ອງ ເລື່ອງຂອງການຕົກລົງກັນເຖິງຂັ້ນໃດແລ້ວນີ້ ອັນຍັງບໍ່ ຍັງບໍ່ເປີດເຜີຍເນາະ ມັນກະເປັ ນການເຈລະຈາຊິຊື້ຊິຂາຍກັນຫັ້ນລະເນາະ ເພາະວ່າຕາມປົກກະຕິແລ້ວ ໂບຮານເຮົາກໍເວົ້າຢູ່ ຫຼືວ່າຝຣັ່ງເຂົາກໍເວົ້າວ່າ ຄັນເອົາໄຂ່ໃສ່ກະຕ່ານີ້ ຢ່າສູ່ໃສ່ກະຕ່າດຽວ ເພາະວ່າຄັນຫຼູດມືລະມັນແຕກເໝິດຊັ້ນ ນະ ມັນ ມັນກະເປັນການດີທີ່ວ່າຕ້ອງຊື້ຈາກຫຼາຍປະເທດ ເພື່ອວ່າບາງເທື່ອມັນເນົ່າມັນເໝັນ ຫຼືວ່າມັນບູດ ຫຼືວ່າບໍລິສັດປະດິດບໍ່ທັນ ຫຼືວ່າເປັນອັນໃດກະຢ່າ ມັນຈາກຫຼາຍບໍລິສັດມັນກໍປອດໄພກວ່າ ແລ້ວຢາກຖາ ມທ່ານນີ້ນະ ບາງເທື່ອທ່ານອາດຈະເຫັນວີ່ແວວ ຫຼືວ່າດູເດົາເອົາວ່າຊັ້ນເຖາະ ຄືວ່າ ປະເທດອົດສະຕຣາເລຍນີ້ຊິສັກຢາວັກຊີນນີ້ໃຫ້ສຳເລັດກ່ອນເດືອນຕຸລາປີນີ້ ລະກໍຄົງຈະມີການປ່ອຍຄົນອົດສະຕຣາເລຍ ນີ້ໄປຕ່າງປະເທດໄດ້ ລະສຳລັບປະເທດໄທນີ້ນະ ກໍແມ່ນວ່າຈະເລີ່ມສັກຢາວັກຊີນນີ້ຂຶ້ນໄວໆນີ້ ໃນເມື່ອທີ່ວ່າຮອດເດືອນຕຸລານີ້ ປີນີ້ນີ້ກໍ 2021 ນີ້ ມັນມີການເວົ້າວ່າແນວໃດແນວໜຶ່ງ ຫຼືວີ່ແວວຫັ້ນນະ ຫຼືວ່າດູເດົາໄດ້ຫຼື ບໍ່ວ່າ ຄັນວ່າຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ວ່າມີໃບຢັ້ງຢືນວ່າສັກຢາກັນໂຄວິດ-19 ແລ້ວ ເຂົ້າມາໃນປະເທດໄທ ທີ່ຖືກນຳໄປກັກໂຕໄວ້ຫຼືບໍ່ ອັນນີ້ເນາະກະຍັງບໍ່ໄດ້ມີການເວົ້າເຖິງກັນເນາະ ຫຼັງຈາກທີ່ປະເທດທີ່ໄດ້ມີການ ສັກວັກຊີນແລ້ວເນຍ ລວມທັງປະເທດໄທນີ້ມີການສັກວັກຊີນແລ້ວບາງສ່ວນນີ້ ການເປີດໃຫ້ຕ່າງປະເທດເຂົ້າມານີ້ສິມີການກັກໂຕຫຼືບໍ່ ອັນນີ້ກໍຍັງເປັນການໄວໄປເນາະທີ່ສິມີການເວົ້າເຖິງ ແຕ່ທີ່ຜ່ານມາເນ ຍ ກ່ອນໜ້ານີ້ທີ່ສິມີການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 ໃນປະເທດໄທນີ້ ລອບໃໝ່ເນຍ ກ່ອນໜ້ານີ້ກະກະສິມີການເປີດໃຫ້ ນັກທ່ອງທ່ຽວໃນ ໃນກຸ່ມທີ່ຄ່ອນຂ້າງປອດໄພເນາະ ເຂົ້າມາໄດ້ ແຕ່ວ່າບັງເອີນເກີດລອບ 2 ກ່ອນ ກະເລີຍ ເອີ ຍຸຕິໄປ ໄປຊົ່ວຄາວ ແຕ່ວ່າຫຼັງຈາກທີ່ມີການສີດວັກຊີນແລ້ວເນຍ ກະສິມີການຫາລື ຫຼືວ່າ ອ່າ ເວົ້າເຖິງເລື່ອງຂອງການເປີດໃຫ້ມີນັກທ່ອງທ່ຽວ ຫຼືວ່າຄົນຕ່າງຊາດເຂົ້າມາອີກເທື່ອໜຶ່ງເນາະ ແລ້ວເ ລື່ອງໜຶ່ງອີກທີ່ວ່າຂ້າພະເຈົ້າສົນໃຈນີ້ລະ ມັນເປັນແນວໃດທີ່ວ່າຮື້ຕະຫຼາດເຊົ້າໃນຖະໜົນລ້ານຊ້າງຖິ້ມ ຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນນີ້ລະ ຂໍໃຫ້ທ່ານເວົ້າສູ່ຟັງແດ່ ຕະຫຼາດເຊົ້າເນາະ ກະສິເປັນອາຄານຮູບຊົງ ສາລາວັດຂະໜາດໃຫຍ່ຫັ້ນ ຮູບໂຕ U ເນາະ ມີອາຍຸຫຼາຍກວ່າ 60 ປີ ຄົນລາວຄົນໄທກະສິຄຸ້ນເຄີຍຮູ້ຈັກກັນດີ ນັບຈາກວັນທີ 18 ກຸມພາ 2021 ກະສິເປັນແຄ່ຕຳນານເນາະ ເພາະວ່າສິໄດ້ມີການເລີ່ມທຸບ ສ້າງຕຶກໃໝ່ ແຕ່ວ່າ ໃຫຍ່ກວ່າເກົ່າ ຊຶ່ງເຈົ້າຄອງ ຜູ້ຄອງນະຄອນວຽງຈັນກະມີແຜນພັດທະນາພື້ນທີ່ຕະຫຼາດເຊົ້າເປັນຕະຫຼາດທັນສະໄໝ ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ກຸ່ມທຶນ ເອີ ກຸ່ມທຶນຈີນເນາະ ເຂົ້າມາບໍລິຫານຈັດການຕະຫຼາດໃໝ່ໝ່ອງນີ້ ໂດຍບໍລິສັດ ຫົວຊິນ ພັດທະນາ ຈຳກັດ ກະໄດ້ເຊັນສັນຍາສຳປະທານພັດທະນາຕະຫຼາດເຊົ້າຕຶກໂຕ U ນີ້ ໂດຍມີອາຍຸສຳປະທານຢູ່ 40 ປີເນາະ ອັນ ກ່ຽວກັບເລື່ອງເຮັດຕະຫຼາດເຊົ້າໃໝ່ນີ້ນະ ທີ່ວ່າຂ້າພະເຈົ້ານີ້ກະ ເປັນຄົນລຸ້ນເກົ່າວ່າຊັ້ນເຖາະ ມັນມີຫຼາຍລຸ້ນເດ້ ຄົນທີ່ວ່າຮູ້ເຫັນຕະຫຼາດເຊົ້ານີ້ນະ ເພາະວ່າຕັ້ງແຕ່ຮູ້ຄວາມຄົນມານີ້ກໍເຫັນຕະຫຼາດເຊົ້າແລ້ວ ລະຂ້າພະເຈົ້າເປັນຄົນລາວລຸ້ນທີ່ວ່າເຫັນຂົວດິນ ທີ່ວ່າຢູ່ຕະຫຼາ ດເຊົ້າ ມັນເປັນຂົວດິນດີໆນີ້ ແມ່ນດິນກີ່ນີ້ນະ ທີ່ວ່າລົດແລ່ນຜ່ານຄັນໜຶ່ງ ຄັນໜຶ່ງກໍຕ້ອງຖ້າ ເວົ້າງ່າຍວ່າ ຜ່ານເທື່ອລະຄັນ ທີ່ວ່າເປັນຂົວຂ້າມຮ່ອງທອງຫັ້ນ ລະບັດນີ້ນີ້ ມັນກະເປັນສິ່ງທີ່ວ່າວັດຖຸບູຮານກໍວ່າແມ່ນ ຂອ ງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຫັ້ນນະ ໃນເມື່ອທີ່ວ່າຈະສ້າງຕະຫຼາດໃໝ່ ມ້າງຕະຫຼາດເກົ່າຖິ້ມ ລະມາສ້າງຕະຫຼາດໃໝ່ນີ້ນະ ທີ່ຖະໜົນລ້ານຊ້າງນີ້ກໍ ແມ່ນວ່າມັນກະສ້າງໄດ້ແບບທີ່ວ່າເກັບຮັກສາໄວ້ຕຶກຫຼັງເກົ່າ ຫັ້ນ ເ ພື່ອວ່າສິເປັນມໍລະດົກຂອງຄົນລຸ້ນຫຼັງຊີ້ນະ ແຕ່ວ່າອັນນີ້ມາມ້າງຖິ້ມນີ້ນະ ມັນມີການຊີ້ແຈງອະທິບາຍແນວໃດຫຼືບໍ່ ເປັນຫຍັງວ່າຕ້ອງມ້າງຖິ້ມເພື່ອສ້າງໃໝ່ ຖ້າດູເດົາເນາະ ກະເລື່ອງຂອງຄວາມຈະເລີນເນາ ະ ຄວາມຈະເລີນ ລະກະອີກສ່ວນໜຶ່ງກະເລື່ອງຂອງການຕ້ອງຮັບຜູ້ຄົນທີ່ເຂົ້າໄປຢູ່ໃນລາວ ໂດຍສະເພາະຄົນຈີນນີ້ ນັບມື້ຫັ້ນສິຫຼາຍຂຶ້ນເນາະ ຫຼາຍຂຶ້ນ ລະກະຕະຫຼາດໝ່ອງນີ້ເນາະ ກະສິມີການລື້ຖອນ ເຂົາບອ ກວ່າເປັນເປັນ ຕຶກທີ່ສິມີການລື້ ກໍສິມີຕຶກມໍ 1 ຕຶກມໍ 2 ເນາະ ໃນສ່ວນອື່ນໆນະກະຍັງຄົງຄົງສະພາບໄວ້ ຖ້າດູເດົາເນາະ ກະຄືວ່າມີ ອ່າ ຕຶກໃຫຍ່ໆເນຍສິມີການການທຸບຖິ້ມ ລະກະສ້າງໃໝ່ໆທົດແທນ ແຕ່ວ່າໃຫ້ມັນ ໃຫຍ່ກວ່າເກົ່າ ໃນສ່ວນລອບໆ ຊຶ່ງເປັນຕະຫຼາດທີ່ແບບເກົ່າແກ່ເນຍ ກະຄືຄືສິຍັງຄົງມີບາງສ່ວນຢູ່ຈັ່ງຊີ້ເນາະ ມັນກະເປັນໜ້າທີ່ວ່າ ຈັກສິວ່າຈັ່ງໃດ ທຸບຖິ້ມ ແລະ ເລື່ອງເກົ່າເລື່ອງຫຼັງ ປະຫວັດສາດຂອງຕະຫຼາ ດເຊົ້າຫັ້ນ ໂດຍສະເພາະຕຶກຕະຫຼາດເຊົ້າຂອງປະຈຸບັນນີ້ນະ ຄັນວ່າທຸບໄປແລ້ວມັນກະບໍ່ມີອີກ ເພາະວ່າຕະຫຼາດເຊົ້ານີ້ມັນກະເປັນເດີ່ນທີ່ວ່າບໍ່ໃຫຍ່ປານໃດ ແຕ່ວ່າມັນກໍຂະຫຍາຍໃຫຍ່ໄດ້ ເອົາຕັ້ງແຕ່ຖະໜົ ນສາມແສນໄທໄປຮອດຖະໜົນສາຍລົມພຸ້ນ ຮອດວັດທາດຝຸ່ນພຸ້ນ ສ້າງເປັນຕະຫຼາດກະໄດ້ ແຕ່ວ່າເກັບຮັກສາໂຕຕະຫຼາດຫັ້ນໄວ້ ກະ ກະດີ ຕຶກຫັ້ນນະ ອັນນີ້ໄປມ້າງຖິ້ມໝົດນີ້ ກະແປວ່າມັນເປັນການດັບສູນມໍລະດົ ກກົກເຄົ້າຂອງຄົນລາວວ່າຊັ້ນເຖາະ ມັນກໍບໍ່ແຕກຕ່າງຫຍັງທີ່ວ່າ ເວົ້າວ່າເປັນການພັດທະນາການປະເທດຊາດ ກົກໄມ້ອັນເກົ່າແກ່ນີ້ປ້ຳຖິ້ມ ແລ້ວບັດນີ້ລະມາປູກດອກກຸຫຼາບໃສ່ບັກງາມໆແທນຈັ່ງຊີ້ ແຕ່ວ່າກົ ກໄມ້ມັນອາຍຸ 40 50 ປີແລ້ວ ປ້ຳຖິ້ມ ມາປູກ ປູກຄືນກໍບໍ່ໄດ້ນີ້ນະ ອັນນີ້ນີ້ ມັນເປັນທີ່ວ່າເລື່ອງທີ່ວ່າສຳຄັນນີ້ ວົງການຂ່າວໃນລາວ ລະກະແນວໃດກະຢ່ານີ້ ມີການລາຍງານຂ່າວຄາວແນວໃດຫຼືບໍ່ວ່າ ປະຊາຊົນມີແນວຄິ ດແນວໃດ ອັນເລື່ອງຂອງແນວຄິດຕອນນີ້ກະຍັງບໍ່ມີ ເພາະວ່າມັນເປັນເລື່ອງ ເລື່ອງ ອ່າ ເພິ່ງຊິເລີ່ມ ເລີ່ມຂຶ້ນເນາະ ແຕ່ຈັ່ງໃດກໍຕາມເນາະ ເລື່ອງຂອງການ ການກໍ່ສ້າງໂຕນີ້ເນາະ ກະຄືມັນກະຊິເປັນຮອງຮັ ບຫຼັງຈາກທີ່ສະຖານະການໂຄວິດມັນ ມັນ ມັນດີຂຶ້ນ ລະກະເປີດໃຫ້ຄົນເຂົ້າອອກໄດ້ຈັ່ງຊີ້ເນາະ ຄືຢ່າງເລື່ອງຂອງການລື້ຖອນສິ່ງເກົ່າແກ່ ຫຼືວ່າບໍ່ລື້ຖອນກະແລ້ວແຕ່ ບາງ ບາງໝ່ອງກະເຮັດເປັນພິພິທະພັນ ຄືຢ່ າງປະເທດໄທນີ້ເນາະ ຕຳນານຂອງຫົວລຳໂພງ ສະຖານີລົດໄຟຫົວລຳໂພງຂອງປະເທດໄທນີ້ ອ່າ ຫວ່າງໄວໆນີ້ກະມີການຍຸດຕິການໃຊ້ ເພາະວ່າເປັນ ອ່າ ສະຖານີທີ່ເກົ່າແກ່ທີ່ສຸດ ລະກະມີປະຫວັດຍາວນາ ນເນາະ ຕອນນີ້ກະໃຫ້ເປັນພິພິທະພັນ ເກັບໄວ້ຂອງເກົ່າຂອງແກ່ເປັນວັດຖຸບູຮານ ພິພິທະພັນອັນໜຶ່ງ ຕະຫຼາດເຊົ້າວຽງຈັນກະຕຶກຫຼັກຫັ້ນກະຄວນກະທຳດັ່ງນັ້ນ ແລ້ວຕະຫຼາດເຊົ້າວຽງຈັນນີ້ນະ ມັນ ມັນ ມັນຂະຫ ຍາຍໄປທາງໃດກໍໄດ້ ໄປຕາມອັນນັ້ນ ຮ່ອງນ້ຳເກົ່າທີ່ວ່າໄປຮອດດົງປາລານພຸ້ນກໍເອົາໄດ້ ແຕ່ ແຕ່ວ່າມັນ ມັນ ມັນມາເຮັດໃໝ່ນີ້ ມັນ ມັນວ່າເປັນການພັດທະນາການນີ້ ແມ່ນຢູ່ພັດທະນາການ ແຕ່ວ່າການພັດທະນ າການນີ້ມັນມີພິດມີໄພພ້ອມນີ້ນະ ມັນເປັນດາບສອງຄົມ ຈັ່ງຊີ້ກໍ ແລ້ວທ່ານເວົ້າວ່າມັນກໍບໍ່ມີຂ່າວຄາວຫຍັງກ່ຽວກັບປະຊາຊົນມີຄວາມຄິດຄວາມເຫັນແນວໃດ ແຕ່ວ່າຢາກຖາມວ່າ ໃນເມື່ອທີ່ວ່າການຈະເຮັດຕ ະຫຼາດໃໝ່ ຕະຫຼາດເຊົ້າໃໝ່ນີ້ ກໍແມ່ນວ່າມັນຕ້ອງມີການວາງແຜນນີ້ ແລະ ແຜນການຕ່າງໆກໍຕ້ອງມີການວາດແຕ້ມ ລະກະມີທາງການລັດຖະບານລາວຮັບຮູ້ ອະນຸຍາດໃຫ້ເສຍກ່ອນນີ້ ແຕ່ວ່າກ່ອນຊິໃຫ້ອະນຸຍາ ດຫັ້ນ ມີການປຶກສາຫາລືກັບປະຊາຊົນຫຼືບໍ່ເນາະ ອັນນີ້ເນາະ ກະ ກະບໍ່ ບໍ່ ບໍ່ແນ່ໃຈ ບໍ່ສາມາດດູເດົາໄດ້ນະວ່າ ເລື່ອງຂອງການສອບຖາມຄວາມຄິດເຫັນຂອງປະຊາຊົນຊິມີ ມີກ່ອນບໍ່ ກ່ອນຊິ ຊິມີການ ການສ້າງໂຕ ນີ້ເນາະ ມັນກະຍາກຢູ່ ເອົາ ຈັ່ງໃດກໍຢ່າລະ ເພິ່ນເຮັດກັນ ກະຖ້າເບິ່ງຕໍ່ໄປວ່າ ມັນຊິເປັນຕຶກໃໝ່ງາມ ຫຼືວ່າໃຊ້ໄດ້ຜົນປານໃດ ແຕ່ວ່າຜົນເສຍຫາຍໃຫ້ມັນມີຢ່າງແນ່ນອນແຫຼະ ແລ້ວເລື່ອງໜຶ່ງອີກທີ່ວ່າຂ້າພະເຈົ້ າຢາກຊາບນີ້ແມ່ນວ່າ ຊາວບ້ານຂອງຈັງຫວັດເລີຍຂອງປະເທດໄທນີ້ນະ ໝົດຫວັງກັບການໃຊ້ນ້ຳຂອງວ່າຊັ້ນ ມັນ ມັນເປັນຫຍັງເວົ້າວ່າໝົດຫວັງໃນການໃຊ້ນ້ຳຂອງ ອັນນີ້ຊາວບ້ານຢູ່ແຖວອຳເພີປາກຊົມເນ າະ ເພິ່ນກະເປັນຜູ້ໄດ້ຮັບຄວາມເດືອດຮ້ອນເນາະ ບໍ່ແມ່ນສະເພາະຜູ້ດຽວ ກະສ່ວນໃຫຍ່ກະເປັນຜູ້ທີ່ ອາໄສຢູ່ຕາມຝັ່ງແມ່ນ້ຳຂອງ ຫາຢູ່ຫາກິນກັບແມ່ນ້ຳຂອງເນາະ ເພິ່ນກະເວົ້າວ່າຕັ້ງແຕ່ຫຼັງປີໃໝ່ເປັນຕົ້ນ ມາເນາະ ໃນແມ່ນ້ຳຂອງພາກລຸ່ມແຫ້ງລົງເລື້ອຍໆ ຕາມຊາຍແດນນ້ຳຂອງນີ້ ໂດຍສະເພາະຖະໜົນເສັ້ນທາງແກ້ງຄຸດຄູ້ໄປຫາອຳເພີປາກຊົມຂອງຈັງຫວັດເລີຍນີ້ ຕະຫຼອດເສັ້ນທາງນີ້ກະເບິ່ງເຫັນກ້ອນຫີນ ອັນເປັນແກ້ງໂຜ່ຂຶ້ນມາ ຈຳນວນຫຼາຍເນາະ

ທີ່ທ່ານເວົ້າລະ ຕອນນັ້ນມັນກໍແຫ້ງແລ້ວ ເຫຼືອນ້ຳໜ້ອຍດຽວໜຶ່ງເດ້ ມີແຕ່ເຮືອຖໍ່ລະກັບເຮືອຈັກ ເຮືອກາບມັນໄປໄດ້ ເຮືອຈັກໃຫຍ່ກໍຄືຊິໄປບໍ່ໄດ້ ຄົງຈະຄົງພື້ນ ບັດນີ້ນີ້ໃນເມື່ອມັນເປັນຈັ່ງຊີ້ນີ້ນະ ຊາວບ້ານກະໄດ້ ຮັບຄວາມເດືອດຮ້ອນ ປະຊາຊົນກະເຫັນຜົນເສຍຫາຍ ທາງການທ້ອງຖິ່ນ ທາງການລັດຖະບານໄທກະເຫັນຜົນເສຍຫາຍ

ບໍ່ແມ່ນອອກມາຟ້ອນລຳວົງ ຫຼືວ່າຟ້ອນລຳເຕີ້ຍລຳຕັດໃຫ້ມັນງາມຫູງາມຕາຊື່ໆບໍ່ ເພາະວ່າເຫັນນ້ຳຂອງແຫ້ງຢູ່ແລ້ວ ແຕ່ວ່າອະນຸຍາດ ເຊັ່ນວ່າເຂື່ອນໄຊຍະບູລີນີ້ກໍແມ່ນວ່າຫ້າບໍລິສັດທະນາຄານໃຫຍ່ຂອງປ ະເທດໄທໄປສ້າງຊີ້ນະ ໂດຍທີ່ວ່າເຮົາບໍ່ຮູ້ວ່າກົດເກນມັນເປັນຈັ່ງໃດ ແນ່ນອນລະມີການກັກນ້ຳເຂື່ອນດັ່ງກ່າວຫັ້ນ ລະເຂື່ອນເໜືອຫຼວງພະບາງຈະສ້າງຂຶ້ນ ຂຶ້ນໃໝ່ກໍ ຄັນສ້າງແລ້ວກໍຊິມີກັກນ້ຳ

ສູ່ຂວັນນ້ຳຈັ່ງຊີ້ ສູ່ຂວັນນ້ຳຂອງຈັ່ງຊີ້ ຫຼືວ່າສູ່ຂວັນປ່າຈັ່ງຊີ້ ເພື່ອໃຫ້ເຫັນເຖິງວິຖີຊີວິດຂອງ ຂອງໄທບ້ານທີ່ຕ້ອງອາໄສຢູ່ຕົງນີ້ ໃຫ້ ໃຫ້ທົ່ວໂລກໄດ້ຮູ້ຈັ່ງຊີ້ເນາະ ແລະ ເພື່ອຂໍຄວາມເຫັນໃຈຈາກຜູ້ທີ່ ອ່າ ດູແລຕົ້ນນ້ ຳ ຈັ່ງຈີນ ຈັ່ງຜູ້ທີ່ມີເຂື່ອນຈັ່ງຊີ້ເນາະ ແລ້ວມັນມີຂ່າວ ມີຂ່າວຕ່າງໆ ທີ່ວ່າສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນຖືກປະນາມໂຈມຕີນີ້ວ່າ ການສ້າງເຂື່ອນຢູ່ໃນປະເທດຈີນ ແລະ ເຂື່ອນທີ່ມີຢູ່ແລ້ວນີ້ ມັນສາມາດໃຊ້ເປັນອ າວຸດ ເພື່ອບີບບັງຄັບໃຫ້ບັນດາປະເທດຕ່າງໆ ໃຕ້ເຂື່ອນນັ້ນ ເດີນໄປຕາມຮ່ອງຮອຍ ຫຼືວ່າຄວາມຕ້ອງການຂອງສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ຍົກຕົວຢ່າງວ່າ ຖ້າຫາກວ່າເວົ້າວ່າ ປະເທດໄທນີ້ບໍ່ຟັງຄວາມ ຫຼື ວ່າລາວບໍ່ຟັງຄວາມຈີນຈັ່ງຊີ້ ຍາມແລ້ງປິດນ້ຳໄວ້ ຄັນຍາມນ້ຳຂຶ້ນຈັ່ງຊີ້ ເປີດນ້ຳອອກມາກໍຖ້ວມປະເທດຊາດບ້ານເມືອງຊີ້ນະ ປະຊາຊົນມັນກະຕາຍ ປູປາຕາຍ ຂອງປູກຝັງຕ່າງໆ ກໍຕາຍ ມັນເປັນອາວຸດໄດ້ນີ້ ປ ະຊາຊົນໄທ ຫຼືວ່າປະເທດໄທນີ້ມອງເຫັນບໍ່ວ່າ ເຂື່ອນໃນປະເທດຈີນນີ້ມັນສາມາດໃຊ້ເປັນອາວຸດໄດ້ ອັນນີ້ກໍເປັນ ເປັນທີ່ວິຈານຂອງ ຂອງໄທບ້ານເນາະ ແຕ່ວ່າທາງການເພິ່ນຊິຄິດຈັ່ງໃດນີ້ ເພິ່ນອາດຊິຄິດໄ ດ້ ແຕ່ວ່າເພິ່ນອາດຊິບໍ່ສາມາດທີ່ຊິເວົ້າໄດ້ເນາະ ແລ້ວໃນເມື່ອມັນເປັນຈັ່ງຊີ້ນີ້ນະ ປະຊາຊົນກໍເຫັນແລ້ວ ຮູ້ແຈ້ງເຫັນຈິງແລ້ວກັບຄວາມເສຍຫາຍ ຫຼືວ່າຜົນສະທ້ອນຈາກເຂື່ອນແມ່ນ້ຳຂອງນີ້ກໍ ແມ່ນວ່າມັນມີກ ານ ປຸກລະດົມມວນຊົນຫຼາຍຂຶ້ນຫຼືບໍ່ ກ່ຽວກັບເລື່ອງທີ່ວ່ານ້ຳຂອງແຫ້ງນີ້ ອັນນີ້ເລື່ອງຂອງການປຸກລະດົມມວນຊົນ ໃນ ໃນສ່ວນຂອງມວນຊົນເພິ່ນກະມີການ ກະພະຍາຍາມທີ່ ຄືມີການລວມກຸ່ມກັນປຸກລະດົມ ອ່າ ເ ພື່ອທີ່ເປັນສະມາຊິກ ນັບມື້ກະ ກະຖືວ່າມີ ມີສະມາຊິກເພີ່ມຂຶ້ນຢູ່ ຢູ່ເລື້ອຍໆ ແຕ່ວ່າກະບໍ່ໄດ້ຂຶ້ນ ຂຶ້ນຫຼາຍເນາະ ກະຄືຂຶ້ນທີລະໜ້ອຍທີລະໜ້ອຍ ແລ້ວກະມີການຈັດກິດຈະກຳຮ່ວມກັນ ຫວ່າງໄວໆ ທີ່ຜ່ານມານີ້ກະມີກາ ນເຮັດ ໜັງສືເຖິງ ອ່າ ເຖິງລັດຖະບານ ເຖິງຜູ້ກ່ຽວຂ້ອງເນາະ ວ່າຂໍ ຂໍໃຫ້ທາງ ທາງລັດຖະບານເນ່ຍ ຊ່ອຍໃນລັກສະນະທີ່ວ່າບໍ່ໃຫ້ທາງທະນາຄານຂອງປະເທດໄທເນ່ຍ ຍຸຕິເລື່ອງຂອງການເງິນສະໜັບສະໜູ ນທາງບໍລິສັດທີ່ໄປກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໃນ ໃນ ສປປ ລາວ ເນ່ຍ ໄວ້ກ່ອນຈັ່ງຊີ້ເນາະ ເພາະວ່າຢາກຈະໃຫ້ສຶກສາ ແລ້ວກະໃຫ້ມັນມີຜົນກະທົບໜ້ອຍທີ່ສຸດ ກໍແນ່ນອນລະ ມັນ ມັນ ມັນກະທຳມາແບບນັ້ນລະ ດ້ວຍເຫດນີ້ນີ້ ຂ້າ ພະເຈົ້າຢາກເວົ້າວ່າ ສິ່ງທີ່ພວກທີ່ວ່າບໍ່ຢາກໃຫ້ສ້າງເຂື່ອນກະທຳມານີ້ ເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ມັນບໍ່ໄດ້ຜົນ ຍາມໃດກໍຂໍຮ້ອງ ຍາມໃດກໍຮຽກຮ້ອງ ຍາມໃດກໍໄປກາບໄຫວ້ໃຫ້ເພິ່ນບໍ່ເຮັດຈັ່ງຊັ້ນຈັ່ງຊີ້ ແຕ່ວ່າຂໍຮ້ອງໄປ ຈັກເພິ່ນອ່ານບໍ່ ໜັງສືຂໍຮ້ອງໄປຫັ້ນ ຫຼືວ່າເພິ່ນອ່ານແລ້ວເພິ່ນເອົາຖິ້ມບໍ ກະແມ່ນວ່າບໍ່ສຳເລັດມາແລ້ວ ກໍຍັງຂໍຮ້ອງໄປເລື້ອຍໆນີ້ ແມ່ນວ່າມັນມີປາກມີສຽງວ່າ ພວກທີ່ວ່າຕໍ່ຕ້ານບໍ່ໃຫ້ມີເຂື່ອນຕ່າງໆນີ້ ຄວນປ່ຽນ ຍຸດທະສາດໃນການບໍ່ໃຫ້ສ້າງເຂື່ອນຫຼືບໍ່ເນາະ ເທົ່າທີ່ເຮັດໄດ້ຕອນນີ້ກໍຄືສົ່ງຄວາມຮຽກຮ້ອງໄປ ໄປເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ວ່າໃນເລື່ອງຂອງການປ່ຽນຍຸດທະສາດ ຫຼື ວິທີການນັ້ນ ນັ້ນ ຍັງ ຍັງບໍ່ເຫັນມີເນາະ ຈັ່ງໃດກໍຢາ ກຂໍ ຂໍຂອບພະເດດພະຄຸນນຳທ່ານຫຼາຍໆ ທີ່ ກະລຸນາເລົ່າເລື່ອງລາວທີ່ຄວນຊາບແນ່ຮູ້ນຳ ກໍຂອບໃຈ ຂອບໃຈທ່ານຄຳແດງ ສຳດີມີໄຊ ລາຍງານ SBS
SBS ລາວ ໂດຍວິທະຍຸ ອອນລາຍ ແລະ ໂທລະສັບມືຖື